Welcome to the Voice of America's news words.
This is from a story about people who go from one place to another.
Migrants.
Mild weather in Europe has so far contributed to the continuing high numbers of migrants arriving in Europe via the Mediterranean.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ This is from a story about people who go from one place to another.

ອາກາດທີ່ບໍ່ຮ້ອນບໍ່ໜາວໃນຢູໂຣບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການສືບຕໍ່ເດີນທາງມາຮອດທະວີບຢູໂຣບຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຜ່ານທະເລເມດີເຕີເຣນຽນ ແຕ່ດ້ວຍສະພາບອາກາ ດໜາວຮ້າຍແຮງທີ່ຄາດວ່າຈະມາຮອດພາກພື້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ການປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ເດີນທາງຜ່ານແຫຼມບາວກັງ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຮ້າຍແຮງກວ່ າເກົ່າ Migrants describes people who go from one place to another.
Migrants ໝາຍເຖິງຄົນຜູ້ທີ່ມາຈາກບ່ອນໜຶ່ງແລ້ວໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ They often migrate to find work.
ເຂົາເຈົ້າມັກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ

migrants ທ່ານຈະຮູ້ວ່າ ຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ Migrants ອາກາດ